SBS Radio ປະເທດອົດສະຕຣາລີເປັນດິນແດນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ທັງມີອາກາດ ແລະ ແວດລ້ອມບໍ່ຄືກັນເອົາແທ້ເອົາວ່າ ໃນທຸກໆປີ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີປະມານ 400,000 ຄົນ ຍົກຍ້າຍທີ່ຢູ່ເຊົາ ຍ້ອນວຽກເຮັດງານທ ຳ ການສຶກສາ ລີລາຊີວິດ ຄອບຄົວ ຫຼື ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການຄ້ຳຈູນດ້ານຊຸມຊົນດີຂຶ້ນຕື່ມ ຍ້ອນກົດໝາຍກົດເກນຕ່າງໆ ແລະ ກິດຈະການການໃຫ້ການບໍລິການ ການເປັນຢູ່ທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາລີບໍ່ຄືກັນ ມີລາຍຊື່ຕ່ າງໆໄວ້ທີ່ເຮົາຫາເບິ່ງໄດ້ ເພື່ອຈະຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄດ້ງ່າຍດາຍຂຶ້ນຕື່ມ ອີງຕາມຫ້ອງການສະຖິຕິອົດສະຕຣາລີ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ການທີ່ຄົນເຮົາຍ້າຍອອກຈາກລັດໜຶ່ງໄປຢູ່ລັດອື່ນ ມີຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ທ ະວີຂຶ້ນ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຄົງຈະຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປມາຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເອງ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນປະເທດໃໝ່ມີການປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ ອັນໝ າຍເຖິງວ່າ ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກລັດໜຶ່ງໄປຢູ່ລັດໃໝ່ ແມ່ນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານເປັນຄັ້ງທີສອງ Laurie Nowell ເປັນຜູ້ຈັດການດ້ານກິດຈະການສາທາລະນະຊົນຂອງ AMES Australia ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ ານຕັ້ງຖິ່ນຖານ

with Bupa initially with in Sydney and we realized that they charge more because of the Victorian laws and regulations we were with an RMA when in Sydney and then when we moved here they told that they don't have or have limited services when it comes to Victoria

ຄະນະກຳມະການການເລືອກຕັ້ງອົດສະເຕຣເລຍມີວິທີການຕ່າງໆໄວ້ສຳລັບທີ່ຈະປັບປຸງລາຍລະອຽດຂອງເຮົາກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຫຼາຍຄອບຄົວກໍຍົກຍ້າຍພູມລຳເນົາ ເ ພື່ອຈະໄປມີການພົວພັນກັບວັດທະນະທຳດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຊຸມຊົນຂອງຕົນດີຂຶ້ນຕື່ມ ຍານາງ ປາລາວີ ຕາກາ ເວົ້າວ່າ

ແລະ ກໍຂໍໃຫ້ຈົດຈຳໄວ້ວ່າ ອົດສະຕຣາລີມີກົດໝາຍດ້ານ Quarantine ທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ການຍົກຍ້າຍໄປມາລະຫວ່າງລັດຕ່າງໆ ກໍຖືກຄວບຄຸມໂດຍ Quarantine ການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ໄປມາລະຫວ່າງລັດ ກໍໃຫ້ກວດເບິ່ງດ້ານ Quarantine ເຊັ່ ນ ກ່ຽວກັບສັດ ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ ກົກໄມ້ກົກຕອກ ແລະ ອື່ນໆ ສຳລັບ Quarantine ໃຫ້ກວດເບິ່ງເວັບໄຊຂອງ Australian Quarantine ກ່ຽວກັບ Interstate Quarantine ແລະ ຍ້ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະສົບການມາແລ້ວ ໃນຄາວເມື່ອບໍ່ຫຼຸດ 30 ປີກ່ອນນີ້ພຸ້ນ ມີຢູ່ວ່າ ກົດໝາຍປືນ ຜາໜ້າໄມ້ໃນປະເທດ Australia ເຄັ່ງຄັດຫຼາຍແທ້ໆ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໂພດໄປ ຄືວ່າໃນອະດີດນານແສນນານມາແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າມີປືນຈຸດສອງສອງເຊມີໂອໂຕມາຕິກທີ່ຄືກັນກັບ M16 ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊື້ຢູ່ຮ້ານ Myer ໃນນະຄອນ Melbourne ປື ນນີ້ຖືກລົງທະບຽນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນລັດ Victoria ບາດວ່າໄປ Queensland ກໍເລີຍເອົາມັນຍັດໃສ່ກົ້ນລົດໄປນຳ ແລ້ວດຶງມັນອອກມາຍິງ ປົ້ງໆ ປັ້ງໆ ສອງສາມລູກ ແຕ່ຕຳຫຼວດຈັກວ່າແນວໃດ ຂັບລົດຜ່າ ນມາເລີຍເຫັນ ກໍເລີຍເອົາໄປດວນກັບກົດໝາຍໃນສານ ຂ້າພະເຈົ້າອ້າງວ່າໃນປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຄັນຖືອະນຸຍາດຖືປືນແມ່ນໃຊ້ໄດ້ທົ່ວປະເທດ ໃນປະເທດ Australia ຄົນມີໃບອະນຸຍາດຂັບລົດໃນລັດໜຶ່ງຂັບໄ ດ້ໃນທຸກລັດ ຂ້າພະເຈົ້າມີປືນ ແລະ ມີອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນລັດ Victoria ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສານເອົາຄ້ອນມາເຄາະໂຕະ ປອກໆໆ ສອງສາມບາດ ແລ້ວກ່າວວ່າຄວາມເງີະງະຈະເອົາມາເປັນການຫຼີກລ່ ຽງກົດໝາຍບໍ່ໄດ້ ສັ່ງໃຫ້ເອົາປືນນັ້ນໄປທຳລາຍ ເພາະໃນລັດ New South Wales ປືນນັ້ນເປັນປືນຕ້ອງຫ້າມ ເພາະມັນຄືກັບ M16 ທີ່ເປັນປືນສຶກສົງຄາມ ສັ່ງປັບໃໝ 300 ໂດລາ ທີ່ໃນຄາວນັ້ນແມ່ນວ່າຫຼາຍເຕີບ ປັບຍິງຢູ່ແຄມທາງຕື່ມ ອີກດ້ວຍ ກະທັ້ງທີ່ວ່າບ່ອນທີ່ຍິງນັ້ນເປັນບ່ອນທີ່ໂດດດ່ຽວ ຜີບໍ່ທ່ອງຄົນບໍ່ທ່ຽວກໍຕາມແຕ່ ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແຕ່ລະລັດມີກົດໝາຍ ກົດເກນ ກົດວິໄນຂອງມັນເອງ ທ່ານເອີຍ ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ຄັນບໍ່ຮູ້ບໍ່ຊາບ ຫຼື ລ ະແວງສົງໄສ ແມ່ນວ່າຄົ້ນຫາ ຫຼືວ່າ